ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR

ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ມີຄົນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຢ້ານວ່ານ້ຳທີ່ຕົນເອງດື່ມນັ້ນຈະບໍ່ສະອາດ ເຮັດໃຫ້ບາງຄົນບໍ່ກ້າດື່ມຕາມໃຈ ນ້ຳສະອາດທີ່ໃຊ້ສຳລັບດື່ມມີຫຍັງແດ່ ໃຫ້ເຮົາມາເບິ່ງນຳກັນ ນ້ຳດື່ມທີ່ບັນຈຸໃ ນຂວດ ເຊິ່ງໄດ້ມາຈາກບໍ່ນ້ຳບາດານ ຫຼື ຈາກນ້ຳປະປາທີ່ຜ່ານການກັ່ນຕອງ ແລະ ຂ້າເຊື້ອມາແລ້ວ ຖືວ່າເປັນນ້ຳສະອາດ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດີ ເຮົາກໍຄວນເອົາໃຈໃສ່ວ່າຜະລິດມາຈາກໃສ ມື້ໃດຈະໝົດອາຍຸ ນ້ຳແຮ່ ເຊິ່ງມີເກືອແຮ່ຊະນິດຕ່າງໆປະສົມຢູ່ ບາງຄັ້ງກໍມີການເອົານ້ຳແຮ່ມາປະສົມກັບນ້ຳທຳມະດາ ເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນນ້ຳແຮ່ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ໂຊດາ ເປັນເຄື່ອງດື່ມຊະນິດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ມາຈາກການປະສົມສານຄາໂ ບເນດ ເຮັດໃຫ້ມີຟອດຟູຂຶ້ນ ແລະ ການປະສົມໂຊດຽມໃນປະລິມານຫຼາຍ ຈຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບທ່ານທີ່ເປັນຄວາມດັນເລືອດສູງ ອີກຊະນິດໜຶ່ງກໍຄືນ້ຳກັ່ນ ເປັນນ້ຳບໍລິສຸດທີ່ບໍ່ມີເກືອແຮ່ ຫຼື ສານໃດໆປະສົມ ນ້ຳກັ່ນ ຈຶ່ງເປັນນ້ຳທີ່ຂາດລົດຊາດ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ລະບົບນ້ຳປະປາໃນປະເທດເຮົາທີ່ສາມາດໃຊ້ດື່ມຍັງບໍ່ທັນມີທົ່ວເຖິງ ສ່ວນຫຼາຍຈະມີຢູ່ແຕ່ໃນຕົວເມືອງ ແຕ່ກໍຍັງສາມາດດື່ມນ້ຳທີ່ປອດໄພໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງສາມາດຕິດ ຕັ້ງເຄື່ອງກັ່ນຕອງນ້ຳໄດ້ ເຄື່ອງກັ່ນຕອງນ້ຳທີ່ດີ ຄວນມີຜົງຖ່ານຫີນທີ່ສາມາດກັ່ນຕອງສິ່ງສົກກະປົກໃນນ້ຳອອກໄດ້ ແຕ່ຍັງຮັກສາລົດຊາດຂອງນ້ຳໃຫ້ເປັນຕາດື່ມຄືເກົ່າ ບາງທ່ານອາດບໍ່ແນ່ໃຈ ຈຶ່ງຄິດວ່າຄວ ນຕົ້ມນ້ຳໃຫ້ຟົດເພື່ອຈະຂ້າເຊື້ອໂລກ ແມ່ນແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ການຕົ້ມນ້ຳເຮັດໃຫ້ສານຕ່າງໆໃນນ້ຳຕົກຕະກອນ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳສະອາດຂຶ້ນ ພຽງແຕ່ລົດຊາດຂອງນ້ຳນັ້ນບໍ່ຄືເກົ່າ ທ່ານຜູ້ຟັງ ການດື່ມນ້ຳມີຄວາມສຳ ຄັນ ການດື່ມນ້ຳເຢັນ ແລະ ນ້ຳຮ້ອນມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາກໍຄືກັນກັບລົດຍົນ ຖ້າເຄື່ອງຈັກຂອງລົດບໍ່ມີນ້ຳກໍຈະເປ່ເພໄດ້ ຖ້າຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຂາດນ້ຳ ຈະເຮັດໃຫ້ອະ ໄວຍະວະທຸກພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຖ້າອາກາດຮ້ອນ ການດື່ມນ້ຳເຢັນໆຈະຊ່ວຍຫຼຸດອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບລະດູໜາວ ການດື່ມນ້ຳອຸ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍອົບອຸ່ນ ຂຶ້ນ ແຕ່ການດື່ມນ້ຳເຢັນ ນ້ຳແຊ່ແຂງ ຫຼື ນ້ຳທີ່ໃສ່ໃນຕູ້ເຢັນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາດື່ມໄດ້ໜ້ອຍ ເພາະວ່າຮ່າງກາຍຈະຮູ້ສຶກອີ່ມ ເຖິງວ່າເຮົາຈະດື່ມໜ້ອຍດຽວກໍຕາມ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ມັກດື່ມນ້ຳ ໃນເວລາຮັບປະທານອາຫ ານກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ນ້ຳເຢັນຈະໄປລົບກວນລະບົບການຍ່ອຍອາຫານເປັນບາງໄລຍະ ເພາະກະເພາະຈະຕ້ອງປັບອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳເຢັນໃຫ້ອຸ່ນເສຍກ່ອນຈຶ່ງຈະຍ່ອຍອາຫານຕໍ່ໄປ ຂໍແນະນຳວ່າໃຫ້ດື່ມໃນ ປະລິມານທີ່ນ້ອຍກໍພໍ ຄຳຖາມທີ່ເຮົາໄດ້ຍິນເປັນປະຈຳກໍຄື ນ້ຳທີ່ບັນຈຸໃນຂວດ ຫຼື ກະຕຸກທີ່ມີຂາຍທົ່ວໄປນັ້ນສະອາດປອດໄພຫຼືບໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳໃຫ້ເບິ່ງແຫຼ່ງຜະລິດ ແລະ ເບິ່ງການຮັບຮອງຂອງ ກອຢ ຫຼື ອົ ງການອາຫານ ແລະ ຢາ ເບິ່ງວັນທີເດືອນປີຜະລິດວ່າໝົດອາຍຸແລ້ວຫຼືຍັງ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຕັກນ້ຳຈາກນ້ຳສ້າງ ຄວນລະວັງບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ຕັກນ້ຳນັ້ນເປື້ອນເປິ ບໍ່ໃຫ້ມີສິ່ງໃດເຈືອປົນ ແລ້ວກໍໃຫ້ສັງເກດ ເບິ່ງວ່າເປັນນ້ຳຫີນປູນຫຼືບໍ່ ເພາະນ້ຳຫີນປູນບໍ່ເໝາະສົມໃນການດື່ມ ຖ້າດື່ມເຂົ້າໄປຫຼາຍຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງຂອງຄົນທີ່ດື່ມ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ມັກເຂົ້າປ່າເຂົ້າດົງ ຫຼື ໄປໄຮ່ໄປນາ ບໍ່ມີນ້ຳສະອາ ດໃຫ້ດື່ມ ກໍຄວນຕົ້ມນ້ຳທີ່ຈະດື່ມເສຍກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປອດໄພສະອາດ ສິ່ງສຳຄັນຂອງນ້ຳກໍເປັນດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປຽບທຽບແລ້ວວ່າ ຄືກັນກັບນ້ຳມັນເຄື່ອງໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ການດື່ມນ້ຳບໍ່ ພຽງພໍຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບໂດຍລວມຢ່າງແນ່ນອນ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຄວນດື່ມນ້ຳ 6 ຫາ 8 ຈອກໃນແຕ່ລະມື້ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຮັດວຽກຕາກແດດ ເສຍເຫື່ອຫຼາຍ ກໍຄວນດື່ມນ້ຳໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ທ່ານທີ່ເຮັດວຽ ກຢູ່ໃນຫ້ອງແອ ຫຼື ຢູ່ໃນບ່ອນອາກາດເຢັນ ຢູ່ໃນບ່ອນຮົ່ມກໍຄວນດື່ມນ້ຳເຖິງວ່າຈະບໍ່ຢາກດື່ມກໍຕາມ ການຖ້າຈົນຢາກແລ້ວຈຶ່ງດື່ມ ສະແດງວ່າຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳຫຼາຍ ແລະ ຂາດມາດົນແລ້ວ ສະນັ້ນຄວນດື່ມນ້ຳໃ ຫ້ເປັນນິໄສ ແລະ ຢ່າລືມວ່າ ນ້ຳທີ່ເວົ້າກັນນີ້ເປັນນ້ຳລ້າ ເປັນນ້ຳສະອາດເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງດື່ມ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄົນຈີນ ແລະ ຄົນຍີ່ປຸ່ນມັກດື່ມນ້ຳຊາຮ້ອນຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າ ການດື່ມນ້ຳເຢັນຫຼັງຈາກຄາບເຂົ້າຈະເ ຮັດໃຫ້ອາຫານໄຂມັນຍ່ອຍຍາກ ແລະ ໄຂມັນຈະເກາະຕິດຕາມລຳໄສ້ ຊຶ່ງອາດເປັນສາເຫດຂອງມະເຮັງລຳໄສ້ໄດ້ ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ ພຣະອົງເປັນນ້ຳພຸ ເປັນນ້ຳແຫ່ງຊີວິດ ຜູ້ທີ່ດື່ມແລ້ວຈະໄດ້ຮັບຊີວິດນິລັນ ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຍອມ ໃຫ້ຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ກໍຈະເກີດມີການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດຜູ້ນັ້ນ ລາວຜູ້ນັ້ນຈະກາຍເປັນນ້ຳທີ່ໄຫຼ ແລະ ແບ່ງປັນສິ່ງດີໆໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນຢູ່ສະເໝີ ຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູ ແ ລະ ຫຼັກການປະຕິບັດອັນດີງາມຂອງພຣະອົງ ຄືນ້ຳທີ່ຫຼໍ່ລ້ຽງຊີວິດ ແລະ ຈິດໃຈຂອງຄົນເຮົາທຸກຄົນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບລາຍການນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້ າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຫຼື ການຕິຊົມອັນໃດ ກໍຂໍໃຫ້ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາໄດ້ເນ າະ ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

lao@awr.org lao@awr.org ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້ເປັນເວລາທີ່ທ່ານຜູ້ຟັງລໍຄອຍ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີເພງເພື່ອຊີວິດທີ່ມ່ວນຊື່ນ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ບົດເພງທີ່ມ່ວນ ແລະ ໜ້າສະອອນໃຈນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມບັນເທີງ ແກ່ທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເພງຊີວິດຄຣິສຕຽນຈະໃຫ້ແງ່ຄວາມຄິດໃນການດຳເນີນຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ນຳ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານໄດ້ເລີຍ

ໃນວິຫານຄົນມາໄຫວ້ເລີຍສູ່ກັນ ໂພດສະນັ້ນວ່າໜ້າອັດສະຈັນ ເດັກນ້ອຍຊ່ຳນີ້ໄປຮຽນແທ້ຢູ່ໃສ ພໍ່ກໍເປັນຊ່າງໄມ້ທີ່ຊື່ວ່າໂຢເຊັບ ເປັນຄົນນາຊາເຣັດ ພວກເຮົາກໍຄົງຮູ້ ມາຄືສົນທະນາໄດ້ໃນທຳແຈ້ງສ່ອງເລີ່ມ ສິເກີດໃຈສ່ອງ ຟາຣີຊາຍໝູ່ນັ້ນເລີຍໃຈສັ່ນເມື່ອໄດ້ຍິນ

ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ເຮົາມາພົບກັນອີກຕາມເຄີຍ ຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳເອົາເລື່ອງລາວຊີວິດ ແລະ ຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງອີກ ແຕ່ກໍຄົງບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະປະຕິເສດວ່າສັດຕູທີ່ມະນຸດເຮົາ ຢ້ານທີ່ສຸດນັ້ນຄືຄວາມຕາຍ ເພາະຄວາມຕາຍພາກເຮົາຈາກທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ຈາກຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ຈາກສິ່ງຂອງທີ່ເຮົາຮັກ ທຸກສິ່ງສູນເສຍໄປໝົດເມື່ອຄວາມຕາຍມາຫາ ສັດຕູຕົວຮ້າຍກາດນີ້ເກີດມາຈາກການ ທີ່ມະນຸດບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ເຂົາຫັນໄປເຊື່ອຟັງມານຊາຕານ ມັນຫຼອກລວງ ແລະ ພະຍາຍາມຖິ້ມສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ເຮົາ ນັ້ນກໍຄືຄວາມຕາຍນັ້ນແຫຼະ ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ ພຣະເຈົ້າຊົງວາງແຜນການ ໄວ້ວ່າ ຈະນຳເອົາຊີວິດທີ່ສູນເສຍໄປນັ້ນໃຫ້ກັບຄືນມາອີກເທື່ອໜຶ່ງ ໂດຍການທຳລາຍສັດຕູຕົວຮ້າຍກາດນີ້ດ້ວຍພຣະອົງເອງ ເລື່ອງລາວຈະເປັນຈັ່ງໃດໃຫ້ເຮົາມາຕິດຕາມຟັງນຳກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນສະໄ ໝໂບຮານຈະພະຍາຍາມຢ່າງໃດກໍຕາມ ກໍບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ຈະສາມາດເອົາຊະນະຄວາມຕາຍໄດ້ ໃນສະໄໝເອຢິບເຂົາມັກນຳເອົາສົບຂອງກະສັດ ໄປເອືອບນ້ຳຢາຫໍ່ຜ້າເປັນມຳມີດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າຈັກມື້ໜຶ່ງຄົ ນທີ່ຕາຍແລ້ວຈະຟື້ນຄືນຊີບມາອີກ ແຕ່ເວລາຜ່ານໄປຫຼາຍພັນປີ ກໍຍັງເປັນສົບແຫ້ງຫໍ່ຜ້າຢູ່ເໝືອນເດີມ ບໍ່ມີແວວເລີຍວ່າຈະຟື້ນຄືນຊີວິດ ນອກຈາກນີ້ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ພິທີສົບໃນຫຼາຍໆສາສະໜາມີພິທີທີ່ແຕກ ຕ່າງກັນໄປ ແຕ່ບໍ່ວ່າເຂົາຈະເຮັດພິທີໃດກໍຕາມ ຄວາມຕາຍກໍຍັງເປັນສັດຕູໂຕເດີມ ແລະ ຄົນເຮົາກໍບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ ເຮົາໝົດຫວັງທີ່ຈະແກ້ບັນຫານີ້ ຜູ້ຂຽນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີທ່ານໜຶ່ງ ເຖິງກັບຮ້ອງ ຂຶ້ນມາວ່າ ໂອ້ຍ ຂ້າພະເຈົ້າຊ່າງເປັນຄົນໜ້າສົມເພດແທ້ໆ ມີໃຜແດ່ບໍ ທີ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນຈາກກາຍແຫ່ງຄວາມຕາຍນີ້ ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ລົງມາໃນໂລກ ເພື່ອນຳເອົາຊີວິດທີ່ເປັນນິລັນກັບຄື ນມາໃຫ້ກັບມະນຸດທຸກຄົນ ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງຖືກຈັບໄປຕຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ສິ້ນພຣະຊົນຢ່າງທໍລະມານ ຫຼັງຈາກທົນທຸກທໍລະມານບໍ່ພຽງເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ພຣະສົບຂອງພຣະອົງກໍຖືກເກັບໄວ້ໃນອຸບມົງ ໃນ ວັນສຸກຕອນບ່າຍ ຈົນເຖິງຕອນເຊົ້າຂອງວັນອາທິດ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຮຽກພຣະເຢຊູໃຫ້ຟື້ນຄືນຊີບ ພຣະເຢຊູຍ່າງອອກມາຈາກອຸບມົງຢ່າງຜູ້ມີໄຊຊະນະ ຄວາມຕາຍບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມພຣະອົງໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ການ ຟື້ນຄືນຊີບຂອງພຣະເຢຊູນີ້ແຫຼະ ຄືກະແຈໄຂບັນຫາຄວາມຕາຍໄດ້ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ຢ່າສູ່ຢ້ານ ຝ່າຍເຮົາເປັນຜູ້ຕົ້ນ ແລະ ເປັນຜູ້ປາຍ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ ເຮົາໄດ້ຕາຍແລ້ວ ແຕ່ເບິ່ງແມະ ເຮົາກໍມີຊີວິດ ຢູ່ຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ ແລະ ເຮົາກໍຖືກະແຈແຫ່ງຄວາມຕາຍ ແລະ ແຫ່ງແດນມໍລະນາ ແມ່ນແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ພຣະເຢຊູອົງນີ້ແຫຼະ ຄືຜູ້ທີ່ເອົາໄຊຊະນະຈາກຄວາມຕາຍໄດ້ ເພາະເຫດນີ້ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີ ໄດ້ກ່າວຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ຖ້າວ່າພຣະຄຣິດບໍ່ໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນແລ້ວ ຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຈົ້າທັງຫຼາຍກໍບໍ່ມີປະໂຫຍດ ພວກເຈົ້າທັງຫຼາຍກໍຄົງຕົກຢູ່ໃນຄວາມຜິດບາບຂອງຕົນ ແລະ ຍິ່ງໄປກ ວ່ານັ້ນຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດທີ່ຕາຍໄປແລ້ວນັ້ນກໍພິນາດໄປນຳ ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຄວາມເຊື່ອທີ່ຊາວຄຣິສຕຽນຍຶດຖືຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້ກໍຄືຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າພຣະເຢຊູຕາຍແລ້ວ ແລະ ຟື້ນຄືນຊີວິດ ແລະ ພຣະອົງຈະເ ຮັດໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງທີ່ຕາຍໄປແລ້ວນັ້ນ ຟື້ນຄືນຊີວິດໃໝ່ຄືກັນ ນີ້ແຫຼະຄືຄວາມຫວັງປະຈຳໃຈຂອງຜູ້ທີ່ເຊື່ອພຣະເຢຊູທຸກໆຄົນ ເຖິງກັບມີຄົນກ່າວວ່າ ຖ້າໃຜສາມາດຫາຫຼັກຖານໄດ້ວ່າ ພຣະເຢຊູບໍ່ໄ ດ້ຟື້ນຂຶ້ນຈາກຄວາມຕາຍໄດ້ ກໍເທົ່າກັບທຳລາຍຄວາມເຊື່ອຂອງຊາວຄຣິສຕຽນທັງໝົດໄດ້ ໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ໃນສະໄໝທີ່ທ່ານຄຶກຣິດ ປຣາໂມດ ເປັນນາຍົກໄທ ເມື່ອຊາວກວ່າປີທີ່ແລ້ວ ໄດ້ມີຜູ້ອ້າງວ່າ ເຂົາຈະໄ ປທີ່ປະເທດອິດສະຣາເອວ ເພື່ອໄປເອົາບາງສ່ວນຈາກຮ່າງກາຍຂອງພຣະເຢຊູມາບັນຈຸເອົາໄວ້ຢູ່ໃນເຈດີ ໄດ້ມີນັກສຶກສາຄຣິສຕຽນກຸ່ມໜຶ່ງຂຽນໜັງສືຂໍໃຫ້ທ່ານນາຍົກຢັບຢັ້ງ ທ່ານອາຈານຄຶກຣິດ ປາໂມດ ໄດ້ຂຽນບົດຄວາມລົງໃນໜັງສືພິມ ແລະ ຍອມຮັບວ່າ ບໍ່ມີສ່ວນໃດຂອງພຣະເຢຊູຫຼົງເຫຼືອຢູ່ໃນໂລກນີ້ ເພາະພຣະອົງໄດ້ສະເດັດກັບໄປສູ່ສະຫວັນແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວ ພຣະເຢຊູຍັງຊົງມີພຣະຊົນຢູ່ເທິງຟ້າສະຫວັນ ຄວາມຕາຍໄດ້ພ່າຍແພ້ຕະຫຼອດໄປແກ່ພຣະອົງແລ້ວ ອີກຈັກມື້ໜຶ່ງເມື່ອເຖິງເວລາ ພຣະເຢຊູຈະຊົງກັບຄືນມາໃນໂລກນີ້ອີກ ເພື່ອນຳຊີວິດທີ່ບໍ່ຕາຍມາມອບໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນທີ່ເຊື່ອຢູ່ໃນພຣະອົງ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງ ຂໍໂອກາດນີ້ແນະນຳໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ຈັກຊີວິດທີ່ຕາຍບໍ່ເປັນນີ້ ແລ້ວເຮົາຈະມາພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງ ຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັ ນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມແບບນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກ ດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ

P O R E 298186 ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org l a o @ a w r . o r g
ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາແດ່ເດີ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ